SBS Radio ນັບແຕ່ເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ເກີດມີສົງຄາມຕ່າງໆຂຶ້ນ ດັ່ງສົງຄາມເຢັນ ທີ່ໂລກເສລີຕໍ່ສູ້ກັບໂລກຄອມມິວນິດ ທີ່ຢ່າງຊັດເຈນໂລກເສລີເປັນຜູ້ຊະນະ ເວົ້າແບບນີ້ໄດ້ກໍເພາະວ່າ ແຕ່ກ່ ອນແຕ່ກີ້ໃນໂລກນີ້ມີຫຼາຍປະເທດເປັນປະເທດຄອມມິວນິດ ແຕ່ບັດນີ້ຍັງເຫຼືອຢູ່ພຽງແຕ່ 5 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຄືປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເກົາຫຼີເໜືອ ຄິວບາ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊ າທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຈາກທັງຫ້ານີ້ເຫຼືອແຕ່ເກົາຫຼີເໜືອເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງເຄັ່ງຄັດເດັດຂາດກັບທິດສະດີຄອມມິວນິດຢູ່ ທີ່ 4 ປະເທດນັ້ນ ຫ່ວງໃຍນຳຖົງເງິນຖົງຄຳຂອງຕົນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໂດລາສະຫະ ລັດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາກໍມີເສິກສົງຄາມທິດສະດີສາສະໜາ ຄືຕໍ່ຕ້ານພວກອິດສະລາມຫົວຈັດຮຸນແຮງ ແຕ່ບັດນີ້ຊ້ຳພັດມີສົງຄາມເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງມະຫາອຳນາດຂອງໂລກນີ້ ຄືລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິ ກາທີ່ເປັນຜູ້ນຳໂລກເສລີ ແລະ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ເປັນຫົວໂປ່ໂລກຄອມມິວນິດ ສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ທີ່ເປັນປະເທດເສລີປະເທດໜຶ່ງ ແມ່ນວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ຮຽກຮ້ອ ງຕ້ອງການໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈົ່ງປະສານກັນຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນໃນດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ທ່ານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດັ່ງນີ້ຂຶ້ນກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມ G20 ທີ່ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໂອຊາກາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ການຮຽກຮ້ອງຂອງ ທ່ານ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນພາຍຫຼັງທີ່ເອກະລາຊະທູດອົດສະເຕຣເລຍໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບອກເຕືອນວ່າກ່ຽວກັບການ ຂັດແຍ່ງກັນກັບສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີຄວາມຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເຖິງທີ່ສຸດ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນໃນດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງມະຫາອຳນາດທີ່ສຳຄັນນັ້ນທະວີຂຶ້ນ ທີ່ນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ຮູ້ເຫັນວ່າທ່ານຕົກຢູ່ໃນການກະທຳເປັນກາງໃນດ້ານການທູດ ໃນການໃຫ້ໂອວາດອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ Trade tensions have escalated. The collateral damage is spreading. The global trading system is under real pressure. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈົ່ງຫາເອົາເງື່ອນໄຂກາງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເສດຖະກິດໂລກ

ແຕ່ກໍຮຽກໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ສະຫາຍ ເຊັງຊິນກີ ເອກະລາຊະທູດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ຜູ້ນຳດ້ານທຸລະ ກິດການຄ້າຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນກຸງແຄນເບີຣາວ່າ The trade tensions between China and the US is of great concern to the international community.

ໂດຍການຍົກຍໍໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມັກຊອບການເຈລະຈາກັນ ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍ ສະຫາຍເຊງຊິນຢີບອກເຕືອນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ As we have made it clear China is open to negotiations ດັ່ງທີ່ພວກສະຫາຍກະຈ່າງແຈ້ງ ແມ່ນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຍິນດີຈະເຈລະຈາກັນ ແຕ່ພວກສະຫາຍຈະຕໍ່ສູ້ຈົນສຸດ ຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນ ເມື່ອທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ສະກອດ ມໍຣິຊັນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ປະຊຸມກັນຢູ່ວົງນອກຂອງກອງປະຊຸມ G20 ທີ່ໂອຊາກາ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ໂດນັລ ທຣຳ ຮັບຮູ້ວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາໄ ດ້ກະທຳຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈົບດີຕໍ່ເພື່ອນມິດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ດັ່ງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິຊັນ ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງແບບຄ້າຍໆຄຽງໆກັນນັ້ນ ແຕ່ສຳລັບສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນແລ້ວ ສະຫາຍໃຫຍ່ ຊີຊິງປິງ ປະທານໃຫຍ່ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ບໍ່ຍອມພົບປະປະຊຸມກັນກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິຊັນ ໃນວົງນອກຂອງກອງປະຊຸມ G20 ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ທ່ານ ໄຊ ມອນ ເບີມິງແຮມ ລັດຖະມົນຕີການຄ້າອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ China is Australia's largest two-way trading partner by a big margin, and we expect it to remain so well into the foreseeable future. ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນປະເທດທີ່ມີການຄ້າກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນລະດັບທີ 2 ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍຄາດວ່າຈະເປັນດັ່ງນີ້ຢູ່ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ສະຫາຍໃຫຍ່ ຊີຊິງປິງ ແລະ ປະທານາທິບໍ ດີ ໂດນັລ ທຣຳ ຈະປະຊຸມກັນຢູ່ໃນວົງນອກຂອງກອງປະຊຸມ G20 ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນໃນມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 29 ມິຖຸນາ 2019 ອັນທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຫວັງວ່າ ກອງປະຊຸມ G20 ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນຈະມີຄວາມສຳເລັດ ແຕ່ການທີ່ 2 ປະເທດມະຫາອຳນາດຈະພົບປະປະຊຸມກັນນັ້ນ ຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຈະມີຄວາມຍາກຊາໃນການເຈລະຈາເວົ້າວ່າກັນ Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au